ຄົນໃນນະຄອນຫຼວງເບຣຸດຂອງປະເທດເລບານອນ ສູນເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບມາກມາຍນັບເປັນຫຼາຍໆພັນຄົນ ຍ້ອນທີ່ມີສິ່ງໜຶ່ງແຕກລະເບີດຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງເປັນປະຫວັດການ ສິ່ງທີ່ແຕກລະເບີດຂຶ້ນນັ້ນ ແມ່ນແຕກຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ແຮງຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ມັນຖືກຖ່າຍທອດໃຫ້ໂລກນີ້ທັງປວງເຫັນເມື່ອມັນແຕກລະເບີດຂຶ້ນ ຈາກການລາຍງານຂັ້ນຕົ້ນໆເຫັນວ່າ ຄົນບໍ່ຫຼຸດ 60 ຄົນສູນເສຍຊີວິດແລ້ວ ແລະ 3,000 ຄົນໄດ້ຮັ ບຄວາມບາດເຈັບ ຍ້ອນ ບ່ອນທີ່ມັນແຕກລະເບີດຂຶ້ນ ແລະ ຕຶກຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃກ້ນັ້ນ ມຸ່ນສະຫຼາຍໄປໝົດ ຫຼື ຈົນກ້ຽງ ແລະ ຫຼາຍຫົນແຫ່ງໂດຍເປັນວົງກົມອັນກວ້າງໃຫຍ່ ກໍໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຕ່າງໆນານາ ແລະ ສິ່ງ ທີ່ແຕກລະເບີດຂຶ້ນນັ້ນ ກໍເຮັດໃຫ້ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງຟົ້ງບິນໄປຕົກຢູ່ໃນຫຼາຍຫົນແຫ່ງຂອງກຸງເບຣຸດ ກາແດງເລບານອນເວົ້າວ່າ ພວກຕົນ 30 ຄະນະ ໄດ້ພາກັນຊົດຊ່ວຍປິ່ນປົວດູແລຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບ ຈາກລະເບີດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແລະ ກໍຢູ່ໃນທ່າທີຕຽມພ້ອມສະເໝີຢູ່ໃນເວລານີ້ ເຫດການຂອງສິ່ງທີ່ແຕກລະເບີດຂຶ້ນນັ້ນ ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນຍ້ອນຫຍັງ ຫຼື ອັນໃດເທື່ອ ທາງການເລບານອນເວົ້າວ່າ ມັນອາດແມ່ນລະເບີ ດມາຈາກສິ່ງຂອງທີ່ຖືກປະເທດເລບານອນຍຶດໄວ້ຈາກກຳປັ່ນໃຫຍ່ລຳໜຶ່ງໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາກ່ອນນີ້ ແລະ ເກັບສິ່ງທີ່ຖືກຍຶດນັ້ນໄວ້ໃນທ່າກຳປັ່ນຂອງເລບານອນໃນກຸງເບຣຸດ ທີວີ LBC ໃນກຸງເບຣຸດຊີ້ແຈງວ່າ ວັດຖຸທີ່ແຕກລະເບີດຂຶ້ນນັ້ນ ແມ່ນຂີ້ເຈຍ Ammonia Nitrate ຮາຊານ ດີອາບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດເລບານອນເວົ້າວ່າ ໃຜທີ່ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບການລະເບີດອັນຮ້າຍແຮງນັ້ນ ຈະຖືກນຳມາປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມເປັ ນທຳ ສະກັອດ ມໍຣິສັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະເຕຣເລຍ ຊີ້ແຈງຕໍ່ທີວີຊ່ອງ 7 ວ່າ ຄົນສັນຊາດອົດສະເຕຣເລຍຄົນໜຶ່ງສູນເສຍຊີວິດໄປໃນເຫດການດັ່ງກ່າວ ທັງກໍບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວມີຄົນສັນຊາດ ອົດສະເຕຣເລຍ 20,000 ຄົນ ຢູ່ໃນປະເທດເລບານອນ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າມີຈັກຄົນກັນແທ້ກັບຄືນສູ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກ່ອນແລ້ວຍ້ອນໂຄວິດ-19 ເລບານອນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍເພພັງຈິບຫາຍວາຍວອດຍ້ອນໂຄວິດ -19 ແລະ ວິກິດເສດຖະກິດເລບານອນຢູ່ແລ້ວ ຊ້ຳພັດມີເຫດການອັນຮ້າຍແຮງຊ້ຳເຕີມເຂົ້າໄປຕື່ມອີກ ຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ ໂຮງພະຍາບານເບຣຸດເຕັມ ແລະ ຄັບອັ່ງໄປດ້ວຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມບາດເຈັບຕ່າງ ໆນານາ ແລະ ຕ້ອງການເລືອດຢ່າງມາກມາຍຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ຕ້ອງການໄຟຟ້າດ້ວຍ ກະທັ້ງທີ່ໃນກຸງເບຣຸດມີການຂ້າຟັນຮັນແທງກັນ ຖະຫຼົ່ມກັນ ແລະ ວາງລະເບີດໃສ່ກັນກໍຕາມ ແຕ່ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ ມື້ນີ້ນັ້ນ ຄືໃນເວລາ 15 ໂມງ GMT ຂອງວັນອັງຄານທີ 4 ມິຖຸນາ 2020 ນັ້ນ ເປັນເຫດການປະຫວັດສາດ ແລະ ໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດຂອງປະເທດເລບານອນ ສິ່ງທີ່ແຕກລະເບີດຂຶ້ນຢ່າງຮຸນແຮງນັ້ນ ສົ່ງສຽງໄປຮອດໄປເຖິງໄຊປຣັ ສທີ່ຢູ່ໄກຫ່າງ ໃນຟາກຝັ່ງທະເລເມດິເຕີຣາເນຍນຈາກກຸງເບຣຸດເຖິງ 200 ຫຼັກກິໂລແມັດ ໃຜໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍທີ່ມີຄວາມຫ່ວງໃຍກັບເພື່ອນມິດ ຫຼື ສະມາຊິກຄອບຄົວ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ໃຫ້ໂທຖາມກະຊວ ງຕ່າງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ໂດຍນຳເບີໂທລະສັບ 6 1 2 6 2 6 1 3 3 0 5 ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ນຳເບີໂທລະສັບນັ້ນແມ່ນ 6 1 2 6 2 6 1 3 3 0 5